ໃນເວລານີ້ບໍ່ວ່າຈະຄ້າຈະຂາຍຢູ່ໃສ ຫຼື ແນວໃດກະຢ່າ ໂດຍສ່ວນມາກແລ້ວ ຄົງບໍ່ໄປບໍ່ມາດັ່ງເດີມ ນີ້ແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທີ່ມັນຕາມລ່າມະນຸດຢູ່ຕະຫຼອດມາ ຕັ້ງແຕ່ມັນເລີ່ມເກີດມີຂຶ້ນຈາກປະເທດສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົນມີຄົນກ່າວຫາວ່າ ໂຄວິດ-19 ມັນແມ່ນພະຍາດຂອງພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຄືພັກ CCP ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ທຸລະກິດຂອງຄົນເລື ອດລາວນັ້ນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເກືອບຈະບໍ່ມີ ແຕ່ດູເດົາໄດ້ວ່າຮ້ານອາຫານຂອງຄົນເລືອດລາວຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງຈີລອງ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ອາດເປັນຮ້ານທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ເດັ່ນກວ່າຂອງຄົນເລື ອດລາວອື່ນໆໃດໆ ແຕ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວກໍຖືກໂຄວິດ-19 ແຫ້ນແລ້ວ ຈັກຊິຢູ່ລອດ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ເປັນຄຳຖາມທີ່ຕອບໄດ້ຍາກແສນຍາກ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດຍານາງ ດາວອນ ໂບໂຈນສ໌ ຫຼື ໃນນາມຊື່ລ າວແມ່ນວ່າ ດາວອນ ອິນທະວົງ ດັ່ງນີ້ ຍານາງດາວອນ ອັນກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານທີ່ວ່າພວກຍານາງມີຢູ່ທີ່ຈີລອງນີ້ນະ ດຽວນີ້ນີ້ມັນມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ພວກຍານາງຢູ່ໄດ້ຈັ່ງໃດ survive ໄດ້ຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ດາວອນ ເປີດຮ້ານອາຫານໄດ້ເກືອບ 2 ປີແລ້ວເນາະ ແລ້ວຮ້ານອາຫານກໍຊື່ ຊື່ວ່າໂບໄທ ໂບໄທຢູ່ຈີລອງນີ້ ມັນຢູ່ໃນຊາຍທະເລ ພື້ນຖານມັນມັນຊິມີແຂກຫຼາຍແລ້ວ ມີແຂກ ແຂກໜັກແໜ້ນ very popular ເລີຍລະ very popular ອັນນັ້ນ ຕອນເວລາ ໂຄວິດເຂົ້າມາໃໝ່ເນາະ ກະ ກະຜູ້ໃດກະຕື່ນຕົກໃຈວ່າຊິຈັ່ງໃດໄປຈັ່ງໃດເນາະ ເຮົາກະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ຂອງທາງລັດຖະບານວ່າ ອ່າ maybe just take away ກະ take away ຕອນນັ້ນນ່ະ

It's not business as usual ເນາະ ມັນ ມັນກໍປ່ຽນແປງ ແລ້ວກໍມັນຕ້ອງ ມັນກໍ normal ແບບນັ້ນລະ ແຕ່ວ່າຕອນທຳອິດຫັ້ນມັນບໍ່ມີແຂກຄົນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເອົາຄົນອອກວຽກອອກການຫຍັງບໍ ໄດ້ເອົາອອກ ໄດ້ເອົາອອກ ອັນ staff ທາງໜ້າເນາະ ທຳມະ ດາ staff ທາງໜ້າໄດ້ 3 3 4 ຄົນ ແລ້ວບັດນີ້ມັນບໍ່ມີຄົນຊິມາ ແຂກຊິມາກິນເນາະ no no dining in ກໍເລີຍເອົາມາ staff ເອົາມາເຮັດຫຍັງ ແລ້ວຄັນ ຄັນວ່າເອົາເຂົາເຈົ້າອອກຫັ້ນ ເປັນ ເປັນຫຍັງບໍ່ໃຊ້ອັນ JobKeeper ຫັ້ນບໍ່ໄດ້ບໍ

ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ຄັນວ່າເອົາເຂົາເຈົ້າອອກການນັ້ນ ບັດນີ້ກໍສ່ວນໄລຍະໜຶ່ງມັນດີຂຶ້ນຄືນນັ້ນ ໄດ້ເອົາເຂົາເຈົ້າກັບມາເຮັດວຽກຄືນບໍ ເອົາໃຫ້ກັບມາ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມັນກໍ lockdown ອີກແລ້ວ ເປັນຈັ່ງໃດລະ lockdown ດຽວນີ້ບໍ່ໄດ້ lockdown ອ່າ ແ ບບວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຕອນເວລາບອກເຂົາເຈົ້າມັນນະ dining in ເນາະ ວັນທີເນາະ the first of June ເດືອນ 6 ນີ້ເນາະ ວັນທີ 1 ເດືອນ 1 ເດືອນ 6 ເຂົາເຈົ້າວ່າໂອເຄ

ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາຄືນ ຕອນອາທິດທີ່ແລກເນາະ ອາທິດເດືອນ ເດືອນ 6 ນີ້ ອາທິດ the first week ນະ ກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດອີກມາກິນອີກແລ້ວ
ຂຶ້ນໆລົງໆເນາະ
ທຳມະດານະ ຮ້ານ ຮ້ານອາຫານບໍ່ໄທນະຫຍຸ້ງຂະໜາດເລີຍແຫຼະ ບໍ ຄັນມັນວ່າບໍ່ມີຄົນມາຂາດໆເຂີນໆ ອັນ ບັດພວກ cook ພວກອັນ ພວກຄົວຊັ້ນເດ ກໍ ກໍບໍ່ໄດ້ຕັດເງິນເດືອນເຂົາເຈົ້າ ຫຼືວ່າເອົາເຂົາເຈົ້າອອກວຽກບໍ ມັນສິເປັນຈັ່ງຊີ້ ລາງເທື່ອນີ້ ຄົວນີ້ສິມີຫຼາຍຄົນເນາະ ເຂົາກໍ ເຂົາກໍຕັດຄົນອອກ ແລ້ວກໍອັນປ່ຽນ roster ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ share hour ເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າສ່ວນມາກສ່ວນຫຼາຍເນາະ ກໍສິເປັນ ເປັນ student student ໂດຍສະເພາະເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຂາດເງິນຂາດລາຍໄດ້ ອັນ ອັນ student ນີ້ເປັນ ເປັນ ເປັນກຸ່ມທີ່ລາຍໄດ້ໜ້ອຍຢູ່ ໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວເນາະ ອື ກໍເລີຍ ກໍເລີຍແຄ່ share ຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າມັນ ເປັນ ມັນເປັນແບບຈັ່ງຊີ້ ສົມມຸດວ່າມີ ມີ 4 ຄົນ ຫຼື 5 ຄົນໃນ kitchen ເນາະ ເຮົາກໍລົດລົງ ລົດລົງ ຄັນບໍ່ມີ eat in ນະ ຄັນບໍ່ມີ dining in ຄັນມີ dining in ເຮົາກໍເອົາຂຶ້ນອີກ ແລ້ວກໍຄົນ ຄັນມັນ busy ນະ ອື ອ່າ

ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ບັນຫາໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າການໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງ ເພື່ອວ່າມາເຮັດກິນໃຫ້ຮ້ານອາຫານນີ້ເດ ມັນ ມັນເຮັດກັນຈັ່ງໃດຫວາ ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ສັ່ງມາຈາກ supply supply ມີ 2-3 supply ເນາະ ຈາກ supply ຊີ້ນ ຄືຈັ່ງໄກ່ ໝູ ໄກ່ ອັນ ນັ້ນກໍ supply ໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ supply vegetable ກໍແນວໜຶ່ງອີກ ແລ້ວກໍ supply ແບບວ່າເຂົ້າສານເຂົ້າຫຍັງນັ້ນ ແບບວ່າ dry stock ກໍ supply ໜຶ່ງອີກ ເຮົາເປັນສັ່ງເປັນງວດເປັນງວດ

so we have to pay right certain amount ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ refund ເບີດ ຄັນສົມມຸດວ່າ 5,000 ເຂົາເຈົ້າກໍ refund 5,000 ແຕ່ ແຕ່ວ່າອັນນັ້ນ ເຮືອນຫຼືວ່າຮ້ານອາຫານນີ້ເຊົ່າບໍ ຫຼືວ່າເປັນຂອງຕົວເອງລະ ອັນນີ້ຮ້ານອາຫານນີ້ເຊົ່າ ມັນຢູ່ໃນຕຶກໃຫຍ່ໆ ແລ້ວຄັນເຊົ່າ ເດ ບັດນີ້ຄ່າເຊົ່າເດ ມັນລາຍໄດ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ທໍ່ເກົ່າ ມັນບໍ່ມີບັນຫາບໍ ອໍ ອັນ ອັນນີ້ວ່າຄັນ ຄັນຜູ້ໃດມີຮ້ານອາຫານເນາະ ກໍເຮົາຕ້ອງກໍ negotiate ກັບ landlord landlord ວ່າເພິ່ນເຂົາເຈົ້າສິລົດເທົ່າໃດ ຫຼືລາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າກໍລົດໃຫ້ຮ້ານກໍ ກໍສຸດທ້າຍກົບເບີດນະ depending on your landlord ຄັນ landlord by law by law ອັນລັດຖະບານນີ້ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ encourage all the tenant ໃຫ້ reduction at least 50% ນະ ແລ້ວຮ້ານອາຫານຂອງຍານາງນີ້ກໍຫຼຸດໃຫ້ຫຼາຍຢູ່ບໍ ຫຼືວ່າໃຫ້ຕິດໜີ້ໄວ້ ຄັນວ່າດີຂຶ້ນແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຄືນ ເຂົາເຈົ້າກໍ ຫຼຸດໃຫ້ສົມຄວນຢູ່ ເຂົາເຈົ້າຄັນເວົ້າແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຫຼຸດໃຫ້ພໍສົມຄວນ ເພາະວ່າຮ້ານອາຫານຂອງດາບອນນີ້ເນາະ ມັນຢູ່ ຢູ່ໂບໂບໄທຢູ່ຈີລອງນີ້ ມັນກໍ very expensive rent ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍສຸດ ຢຸດ ຫຼຸດໃຫ້ເຮົາຫຼາຍຢູ່ ຫຼາຍສົມຄ ວນຢູ່ ແຕ່ວ່າຂໍ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ມັນ ມັນ ມັນມີບັນຫານ້ອຍ ບັນຫາໃຫຍ່ ບັນຫາຂັ້ນກາງ ບັນຫາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນະ ແລ້ວສຳລັບທຸລະກິດຂອງຍານາງນີ້ ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດ the main problem ນະ ແມ່ນຫຍັງເນາະ ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດນີ້ວ່າ 1 ຈຳກັດຄົນມາຮ້ານ 20 ຄົນເນາະ ອັນທຳມະດານີ້ທັງນອກທັງໃນນີ້ເປັນຮັບໄດ້ 70 ຄົນເນາະ ຮ້ານອາຫານນີ້ມີແຕ່ໄດ້ແຕ່ 15 ຄົນໜຶ່ງ ອັນນັ້ນຈຸດໜຶ່ງ ອີກຈຸດທີ 2 ເຮົາບໍ່ຮູ້ນະ ມານະ ໄປໜ້າມາຫຼັງ ແລະກໍຈຸດທີ 3 ຄັນຊິເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຄົນອອກເຂົ້າອອກມາ ລັດຖະບານກໍເປີດໃຫ້ ຢູ່ຈີລອງໂດຍສະເພາະນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເປີດໃຫ້ອອກມາກິນເຂົ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າຄົນບໍ່ອອກມາເດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢ້ານ ເຮົາເປີດຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດອອ ກມາ ຜູ້ໃດກໍຢ້ານ ຄວາມໂຄວິດນີ້ນະ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານຫຼາຍ ຢູ່ພີ້ນະ ໂອ້ຍ close down permanently ຫຼາຍແລ້ວ ຄົນເຮົາໃຫ້ໂອກາດເຮົາຢູ່ ໂອເຄ take away yes you can take away eat in you can eat in ແຕ່ວ່າມັນ ມັນມີກົດໝາຍຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານ ຄົນເຮັດກໍຢ້າ ນ ຄົນມາຊິມາກິນກໍຢ້ານ ມັນກໍເລີຍບໍ່ມີແຂກ ຢ້ານໝົດຊູ່ຄົນ ມີແຕ່ໂຄວິດແຫຼະບໍ່ຢ້ານເນາະ ແມ່ນ ຕາມຄວາມສັງເກດສາຍຫູສາຍຕາຂອງຍານາງນີ້ນະ ຄົນລາວຢູ່ໃນຈີລັງນີ້ ມັນກໍມີບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າກໍນັບໄດ້ຢູ່ຫຼາຍສິ ບວ່າຊັ້ນເນາະ

ອ່າ ອ່າ ຄົນລາວກໍມີປະມານ ປະມານ 50 ຄົນຢູ່ຈີລອງ ແຕ່ວ່າກັບຄົນລາວຄົນໄທອີສານມັນກໍຫຼາຍ ມັນກໍຄ້າຍໆກັນແຫຼະເນາະ ຄົນ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມຮູ້ສຶກເຂົາເຈົ້າກໍຢ້ານ ຢ້ານ ຢ້ານ 1 ຢ້ານໂລກນີ້ 2 ຢ້ານອັນລາຍໄ ດ້ບໍ່ມີ ແລ້ວກໍຫາ ຫາງານກໍບໍ່ໄດ້ ມີບັນຫາຫຼາຍ ຢ້ານ ຢ້ານ ມີແຕ່ຄົນຢ້ານໆ ແຕ່ກີ້ຄຶດວ່າມັນເປັນນ້ອຍໆເນາະ ດຽວນີ້ມັນເຖິງ second wave ລະ ມາລະ ໃຫ້ມີຄົນຢ້ານໆ ເອົາຈັ່ງຊີ້ສະ ຂໍສະຫຼຸບ ອັນ conclusion ໃນການ interview ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຂໍຖາ ມຍານາງວ່າ ຍ້ອນທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ສ້າງບັນຫາຈິບຫາຍວາຍວອດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນີ້ ແລະກໍຄ່າຮ້ານອາຫານ ຄ່າເຊົ່າກໍແພງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍຍາກ ມີບັນຫາຫຼາຍຊີ້ນະ ທຸລະກິດຂອງຍານາງນີ້ຊິລອດບໍເນາະ
ອັນນີ້ເຮົາ ຄັນ ຄັນເຮົາມີ ມີ magic ball ນີ້ ຄືຊິ ຄືຈະວ່າ yes ເນາະ ກະຢາກໃຫ້ມັນລອດ ຢາກໃຫ້ມັນລອດ ເຮົາຊິເຮັດເບີດສຸດຄວາມສາມາດ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳຍານາງຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ບາຍບາຍ